ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونىئو بلىنكېن خىتايدىكى ئىككى كۈنلۈك زىيارىتىدە خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى چىن گاڭ خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ باش سېكرېتارى شى جىنپىڭ قاتارلىقلار بىلەن كۆرۈشكەندىن كېيىن، ئالتىنچى ئاينىڭ ئون توققۇزىنچى كۈنى بېيجىڭدا ئۆتكۈزۈلگەن ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا سۆز قىلىپ، خىتاي بىلەن بولۇۋاتقان ئىختىلاپ، جۈملىدىن كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىلىرىنىمۇ ئوتتۇرىغا قويغانلىقىنى بىلدۈرگەن. سىيېنېن تورىنىڭ ئون توققۇزىنچى ئىيۇن كۈنى چىقارغان خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئانتونىي بلىنكېن بۇ يىغىندا ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋەتلىرىنىڭ يەنىلا مۇقىمسىز ھالەتتە تۇرۇۋاتقانلىقىنى، ئىككى تەرەپنىڭ بۇ نۇقتىنى تونۇپ، ۋەزىيەتنى مۇقىملاشتۇرۇش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئۇ خىتايغا كېلىپ، بىر قېتىملىق زىيارەت ۋە سۆھبەت ئارقىلىقلا بارلىق مەسىلىنى ھەل قىلغىلى بولمايدىغانلىقىنى، بۇنىڭ پەقەت ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىنى ياخشىلاش ئۈچۈن بېسىلغان بىر قەدەم ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن. ئانتونىئو بلىنكېن يەنە خىتاي رەھبەرلىرى بىلەن ئۆتكۈزگەن سۆھبەتتە كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىنى، جۈملىدىن ئۇيغۇر رايونى، تىبەت ۋە خوڭكوڭدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى تىلغا ئالغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئانتونى بلىنكېن ئامېرىكىنىڭ ئىقتىسادىي جەھەتتە خىتاينى ۋەيران قىلىش نىيىتى يوقلۇقىنى بىلدۈرۈپ، ئامېرىكا ۋە باشقا دۆلەتلەر ئۈچۈن ئېيتقاندا، خەتەرنى تۈگىتىش بىلەن خىتايدىن ئۈزۈل كېسىل ئايرىلىشنىڭ پەرقى بار. بىز پەقەت ئىشچىلىرىمىز ۋە شىركەتلىرىمىز ئۈچۈن ئادىل رىقابەت مۇھىتى يارىتىۋاتىمىز. ئامېرىكىنىڭ كۈچى ۋە خەۋپسىزلىكىگە زىيانلىق تاشقى سودىنى چەكلەش ئارقىلىق ھالقىلىق تېخنىكىلىرىمىزنى قوغداپ، باشقىلارنىڭ ئۇنى ئىشلىتىپ بىزگە قارشى تۇرۇشىنىڭ ئالدىنى ئېلىۋاتىمىز، دېگەن.

شى جىن پىڭ بۇ قېتىملىق سۆھبەت ئارقىلىق خەلقئاراغا خىتاي بىلەن ئامېرىكىنىڭ مۇناسىۋىتى دۇنيانىڭ تەقدىرىنى، ئىنسانىيەتنىڭ كەلگۈسىنى بەلگىلەيدۇ دېگەن سىگنالنى بەرگەن. ئامېرىكا تاراتقۇلىرىدا بېرىلگەن ئانالىزلاردىن قارىغاندا، ئانتونى بلىنكېننىڭ بۇ قېتىملىق خىتاي زىيارىتى پەقەت ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى سۈركىلىشنى ۋاقىتلىق پەسەيتىش رولىنى ئوينايدىكەن. ئامېرىكا ھازىر ئاساسلىق دىققىتىنى پات يېقىندا ئامېرىكىغا زىيارەتكە كېلىدىغان ھىندىستان باش مىنىستىرىغا قارىتىۋاتقان بولۇپ، ھىندىستان بىلەن بولىدىغان سۆھبەت خىتايغا تاقابىل تۇرۇشتا تېخىمۇ مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەن.
خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ ئون يەتتىنچى ئىيۇن كۈنى چىقارغان خەۋىرىگە قارىغاندا، ئاقسۇ ۋىلايىتىنىڭ كۇچا شەھىرىدە ئون توققۇزىنچى نۆۋەتلىك دولان كۆسەن مەدەنىيەت ساياھەت بايرىمى ۋە ئىككىنچى نۆۋەتلىك كۆسەن مەدەنىيەت سەنئەت بايرىمىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلگەن. بۇ مۇراسىمغا ئىچكىرى خىتايدىكى داڭلىق ناخشىچىلار، نىڭبو شەھىرى ۋە كۇچانىڭ يەرلىك سەنئەتچىلىرى قاتناشقان بۇ پائالىيەتتە دولان ناخشا ئۇسسۇللىرى كۇچا سەنىمى كۆسەن قىزى ناملىق بۇددا ئۇسسۇلى بىلەن بىرلىكتە خىتاي نەغمىلىرى ئاساسىدا يىپەك يولىدا كۆسەن ناملىق چوڭ تىپتىكى تىياتىر ئوينالغان ۋە ئۇنىڭغا خىتاي بىلەن باغلانغان قويۇق بۇددىزم ئۇسلۇبى سىڭدۈرۈلگەن كۇچا پارتكوم سېكرېتارى پاڭ شيۇچى بۇ پائالىيەتنى كۇچانىڭ ئەڭ مۇھىم ئەنئەنىۋى بايرىمى ۋە سىرتقى دۇنياغا ئۆزىنى نامايان قىلىش سەھنىسى دەپ ئاتىغان خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىندىن بۇيان جەنۇبتىكى ۋىلايەتلەردە شىنجاڭ ساياھەتچىلىكىنى راۋاجلاندۇرۇش شوئارى ئاستىدا ھەر خىل پائالىيەتلەرنى جانلاندۇرۇۋاتقان بولۇپ تەتقىقاتچى ئادرىئان زېنىز رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە بۇنى مۇستەملىكىچىلىكنىڭ يېڭى باسقۇچى دەپ چۈشەندۈرگەن ئىدى ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان تارىخچى ۋە ئارخېئولوگ قۇربان ۋەلى ئەپەندىنىڭ رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ ئىزلىرىنى ئۆچۈرۈش ئۈچۈن بىر ياقتىن ئۇيغۇرلارغا مەنسۇپ مەدەنىيەت ئىزلىرىنى خىتاي تارىخىغا باغلاپ چۈشەندۈرسە بىر ياقتىن خىتاي مەدەنىيىتىگە يېقىن نەرسىلەرنى كۆتۈرۈپ چىقىپ ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللەتلىرىنىڭ يىلتىزىنىڭ بىر تۇتاش ئىكەنلىكىنى تەشۋىق قىلىدىكەن ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزاسى، ئامېرىكا خىتاي رىقابىتى ئالاھىدە كومىتېتى رەئىسى مايك گاللېگېر ئالتىنچى ئاينىڭ ئون توققۇزىنچى كۈنى ئامېرىكىدىكى ئەڭ چوڭ تاراتقۇلاردىن فوكس تېلېۋىزىيەسىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېننىڭ خىتاي زىيارىتى ھەققىدىكى كۆز قاراشلىرىنى بىلدۈردى ئۇ جو بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي بىلەن مۇناسىۋەتنى قايتا ياخشىلىماقچى بولۇشىنىڭ خەۋپ خەتىرى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى خىتاي ھۆكۈمىتى ئانتونى بلىنكېنغا ئاخىرقى ئۇلتىماتوم تاپشۇرۇپ ئامېرىكىنىڭ سۆھبەت ياكى قارشىلىشىش ھەمكارلىق ياكى توقۇنۇشتىن بىرىنى تاللىشى كېرەكلىكىنى ئۇقتۇردى بۇ ناھايىتى بىمەنىلىك خىتاي بىر ياقتىن تەيۋەنگە تەھدىت سالسا، بىر ياقتىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ، يەنە بىر ياقتىن ئەجەللىك كوۋىد ۋىرۇسىنى تارقاتقانلىقىنى داۋاملىق يوشۇرۇۋاتىدۇ. خىتاي ھازىر يېڭى دۇنيا تەرتىپى ئورنىتىش ئۈچۈن كۈچ توپلاپ، يېڭى توقۇنۇش ۋە خەتەرگە تەۋەككۈل قىلىۋاتىدۇ. بۇنداق نەتىجىسىز سۆھبەتلەر بىزنى مۇداپىئەدىن بىخۇدلاشتۇرىدۇ. خىتايغا ئۆزىنى ئوڭشىۋېلىش پۇرسىتى بېرىدۇ، خىتاينى ئامېرىكىغا قارشى تېخىمۇ كۈچلۈك ھەرىكەتلەندۈرىدۇ. مايك گاللېگېر يەنە بۇ قېتىملىق زىيارەتتە ئانتونى بلىنكېننىڭ تەيۋەننىڭ مۇستەقىللىقىنى قوللىمايدىغانلىقى ھەققىدە خىتايغا ۋەدە بەرگەنلىكىنى تەنقىدلىدى، ھەرقانداق دىپلوماتىيەنىڭ ھەربىي كۈچنى ئارقا تىرەك قىلىدىغانلىقىنى، خىتاينى ئارقىغا ياندۇرۇش ئۈچۈن كۈچلۈك ھەربىي ۋاسىتىلەر قوللىنىش كېرەكلىكىنى تەكىتلىدى. ئۇ يەنە ئامېرىكىدىكى مايكروسوفت، تېسلا،

بۇ ئۇنىۋېرسىتېتتا كۇڭزى ئىنستىتۇتى بار بولۇپ، ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزاسى مايك گاللېگېر بۇنى بىلگەندىن كېيىن، ئالفرېد ئۇنىۋېرسىتېتىغا خەت يېزىپ، كۇڭزى ئىنستىتۇتىنىڭ خىتاينىڭ ئامېرىكىغا سىڭىپ كىرىش ۋاسىتىلىرىدىن بىرى ئىكەنلىكىنى ھەمدە خىتاينىڭ بۇ ئىنستىتۇتتىن پايدىلىنىپ، ئامېرىكىنىڭ ئەقلىي مۈلۈك بايلىقىنى ئوغرىلىشى مۇمكىنلىكىنى، شۇڭا ئۇنى تاقىۋېتىش كېرەكلىكىنى ئېيتقان.

چوڭقۇر رەھمەت ئېيتقانلىقى ئالاھىدە خەۋەر قىلىنغان ئەللىك مىڭ يۈەنلىك ياردەم جىنخۇا شەھىرىدىكى پۇقراۋى كارخانىلار بىرلەشمىسىدىن كەلگەن ئىئانە بولۇپ بۇ ئورۇن خىتاينىڭ باشقا جايلىرىغىمۇ ئاز تولا ئىئانە قىلىپ كەلگەن بۇنچىلىك ئاز ياردەمنىڭ ئاپتونوم رايون دەرىجىلىك تاراتقۇلاردا خەۋەر قىلىنىشى خىتاينىڭ ئاتالمىش نۇقتىلىق ياردەم ھەمدە پۇقراۋى كارخانىلارنى ئۇيغۇر رايونىغا جەلپ قىلىش تەشۋىقاتىغا بەكمۇ كۆڭۈل بۆلۈۋاتقانلىقىنى كۆرسەتكەن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر مائارىپى جۈملىدىن باشلانغۇچ مەكتەپ مائارىپىنى خىتايلاشتۇرۇپ بەشىنچى يىلىغا قەدەم قويغان بۈگۈنكى كۈندە تۈركۈملەپ ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلار خىتاي تىللىق بولۇپ يېتىشىپ چىقىۋاتقان بولۇپ خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇلارغا دۆلەتنىڭ باشپاناھ بولۇۋاتقانلىقىنى پسىخىك تەربىيە ئارقىلىق سىڭدۈرۈپ كەلگەن ئادرىئان زېنېزغا ئوخشاش نوپۇزلۇق تەتقىقاتچىلارنىڭ ئېلان قىلغان دوكلاتىدا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلغىچە ياتاقلىق مەكتەپلەرنىڭ ناھايىتى تېز كۆپىيىپ ئوقۇغۇچى سانىنىڭ ئۈچ يۈز سەكسەن مىڭدىن توققۇز يۈز مىڭغا يېتىپ بارغانلىقى ئاشكارىلانغان ئىدى ئادرىئان زېنېزنىڭ قارىشىچە ياتاقلىق مەكتەپلەر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر تىبەت قاتارلىق مىللەتلەرنى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش سىياسىتىنىڭ بىر قىسمى ئىكەن

مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى شەھرىزات. يۇقىرىدا قىسقا خەۋەرلەرنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇندۇق. تۆۋەندە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئۇيغۇرلار ۋە خىتاي ۋەزىيىتىگە ئائىت مەلۇماتلارنى ئاڭلايسىلەر. تۆۋەندە دىققىتىڭلار پروگراممىمىزنىڭ تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېن ئەپەندى خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ ئون توققۇزىنچى ئىيۇندىكى ئۇچرىشىشى دۇنيا مىقياسىدىكى ھەر قايسى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ زور دىققىتىنى قوزغاش بىلەن بىرگە بۇ ھەقتىكى بىر قاتار مۇلاھىزىلەرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىغىمۇ سەۋەب بولدى شۇنداقلا بۇ قېتىمقى ئۇچرىشىشنىڭ دۇنيا ئۈچۈن نېمىلەردىن دېرەك بېرىشىمۇ ھەر قايسى ساھە ئەڭ كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان مەسىلىلەرنىڭ بىرى بولۇپ قالدى. تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلىرى ھۇزۇرۇڭلاردا بولىدۇ.
ئون توققۇزىنچى ئىيۇن كۈنى دۇنيا مىقياسىدىكى ھەر قايسى ئاخبارات ۋاسىتىلىرى بەس بەستە خەۋەر قىلغان ئەڭ مۇھىم ۋەقەلەرنىڭ بىرى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېننىڭ خىتايدىكى زىيارىتى جەريانىدا خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى چىن گاڭ بىلەن كۆرۈشكەندىن كېيىن خىتاي رەئىسى شى جىن پىڭ بىلەن

بولۇپمۇ ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋىتى ئىزچىل يامانلىشىۋاتقان، خىتاينىڭ تەيۋەن ئەتراپىدىكى ھەربىي ئىغۋاگەرچىلىكى ئېشىپ بېرىۋاتقان، شۇنىڭ بىلەن بىرگە خىتاينىڭ ئۇكرائىنا مەسىلىسىدە ئىزچىل تۈردە رۇسىيەنى قوللىشى داۋام قىلىۋاتقان ئەھۋالدا بۇ زىيارەت جاسۇسلۇق ھاۋا شارى ۋەقەسى تۈپەيلىدىن ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان ئىدى. نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتىنىڭ ئون توققۇزىنچى ئىيۇندىكى ئوبزورىدا ئېيتىلىشىچە، بۇ قېتىمقى ئۇچرىشىش ئامېرىكا خىتاي ئوتتۇرىسىدا

بۇ قېتىمقى زىيارەتتىن كۈتىدىغانلىرىم تېخىمۇ ياخشىراق چۈشەنچە ھاسىل قىلىپ، تېخىمۇ ياخشىراق شەكىلدە ئىش كۆرۈش دېگەن سۆزلىرى بىلەن ماس قەدەمدە ئوتتۇرىغا چىقتى.
ئامېرىكا گېرمان مارشال فوندىنىڭ خادىمى ئاندرېو سىمول رادىيومىزنىڭ بۇ ھەقتىكى سوئالىغا ئېلخەتتە جاۋاب قايتۇرۇپ، ئانتونىي بلىنكېن بىلەن شى جىنپىڭنىڭ ئۇچراشقانلىقى ئەمەلىيەتتە ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدىكى ئالاقىنىڭ نورماللىشىشىغا، شۇنىڭدەك جاسۇسلۇق شارى ۋەقەسىدىن كېيىن تېخىمۇ يامانلىشىپ كەتكەن ئىككى تەرەپ مۇناسىۋىتىنىڭ راۋاجلىنىپ، شى جىنپىڭ بىلەن بايدېننىڭ يېقىن كەلگۈسىدە ئۇچرىشىشىغا يول ئېچىشنى نىشان قىلغان، دەيدۇ. بۇنىڭدا ئۇ ئالاھىدە قىلىپ بۇ قېتىمقى ئۇچرىشىشنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون ئىككىنچى نويابىر كۈنى سان فرانسىسكو شەھىرىدە چاقىرىلىدىغان ئاسىيا تىنچئوكيان ئەللىرى ئىقتىسادىي ھەمكارلىق مۇنبىرىدە ئەمەلگە ئېشىش مۇمكىنچىلىكى بارلىقىنى ئىشارە قىلىدۇ. بۇ قېتىمقى ئۇچرىشىشتىن كېيىنكى مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا گەرچە ئانتونىي بلىنكېن ئەپەندى بۇنىڭ ناھايىتى ھوسۇللۇق بىر قېتىملىق سۆھبەت بولغانلىقىنى تەكىتلىگەن بولسىمۇ، ئىككى تەرەپ مۇناسىۋىتىدە يەنىلا بەكمۇ روشەن بولغان كۆپلىگەن خىرىسلارنىڭ شۇ پېتى قالغانلىقىمۇ دۇنيا ئاخباراتىنىڭ كۆزىدىن چەتتە قالمىغان. فوربىس تورىنىڭ ئون توققۇزىنچى ئىيۇندىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، بۇ قېتىمقى ئۇچرىشىشتىن كېيىن ئانتونىي بلىنكېن ئۆزىنىڭ دىپلوماتىيە ۋە كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلەش بىلەن بىرگە، ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدىكى سۆھبەت ئۈچۈن ئوچۇق بولغان بىر يولنىڭ مەۋجۇت بولۇشى لازىملىقى، شۇ ئارقىلىق ھەر ئىككى تەرەپنىڭ نۆۋەتتىكى ۋەزىيەتتە ئۇقۇشماسلىق ياكى خاتالىشىپ قېلىشتىن ساقلىنىشىغا شارائىت يارىتىش كېرەكلىكى ھەققىدە سۆز قىلغانلىقىنى ئېيتقان. I came to Beijing to strengthen high level channels of communication, to make clear our positions and intentions in areas of disagreement. خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، بىز ئامېرىكا قوشما شتاتلىرىنىڭ مەنپەئەتلىرىگە ھۆرمەت قىلىمىز، شۇنداقلا ھېچقاچان ئامېرىكىنىڭ ئورنىنى ئېلىشنى ئىستىمەيمىز، سىلەرمۇ شۇ يوسۇندا ئىش كۆرۈشۈڭلار ۋە بىزنىڭ قانۇنلۇق مەنپەئەتلىرىمىزگە زەرەر يەتكۈزمەسلىكىڭلار لازىم. ئامېرىكا بىلەن خىتاينىڭ ئۆزئارا ئەپ ئۆتۈشى ئىنسانىيەتنىڭ كەلگۈسىگە ھەمدە تەقدىرىگە باغلىق چوڭ مەسىلە، دېگەن. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ھەقتىكى سۆھبەت خاتىرىسىدە ئېنىق قىلىپ، ھەر ئىككى تەرەپ ئامېرىكا-خىتاي مۇناسىۋىتىنىڭ يېتەكچى پىرىنسىپى ئاساسىدا سۆھبەتلىشىشكە يۈزلىنىش ھەققىدە ئوخشاش قاراشتا ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى، دېيىلىدۇ. سى ئېن بى سىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، بۇ قېتىمقى سۆھبەتتە شى جىنپىڭ نۆۋەتتىكى ئەھۋال ھەققىدە سۆز قىلىپ، دۇنيا ھازىر ئامېرىكا-خىتاي مۇناسىۋىتىنىڭ مۇقىم بولۇشىغا موھتاج. تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بولۇش سۈپىتىڭىز بىلەن، سىز بۇ جەھەتتە تېخىمۇ ئىجابىي رول ئوينايسىز، دېگەن.

بۇ جەرياندا تەرجىمانغا بېرىلگەن ۋاقىتنى چىقىرىۋەتكەندە، ئىككى تەرەپكە پەقەت ئون نەچچە مىنۇتتىنلا سۆز قىلىش پۇرسىتى قالغانلىقىنى ئەسكەرتىپ، بۇنچە قىسقا ئارىلىقتا ئىككى تەرەپ مۇناسىۋىتىدىكى شۇنچە كۆپ مەسىلىلەرنى قانچىلىك سۆزلەشكىلى بولار دەپ سوئال قويغان. سى ئېن ئېننىڭ ئون توققۇزىنچى ئىيۇندىكى خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، ئانتونى بلىنكېن بۇ قېتىمقى ئۇچرىشىش ئاخىرلاشقاندىن كېيىن مۇخبىرلارغا سۆز قىلىپ، ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدىكى ئاچقۇچلۇق مەسىلىلەرنىڭ شۇ پېتى قالغانلىقىنى، ئەمما بۇنىڭدا يېقىن كەلگۈسىدە ئىجابىي ئۆزگىرىشلەرنىڭ بولۇشىنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. خىتاي ئىچىدىكى ئاخباراتلاردا بىردەك ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنى ئەيىبلەيدىغان ئاھاڭدىكى مەزمۇنلار كەڭ يەر ئېلىۋاتقان بولۇپ، بۇ ھال ئامېرىكا ئاخبارات ساھەسىدىكى سۆھبەت ئارقىلىق كۆرۈنەرلىك ئۆزگىرىش پەيدا قىلىش ھەققىدىكى مەزمۇنلار بىلەن روشەن سېلىشتۇرما ھاسىل قىلىۋاتقانلىقى مەلۇم.
ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئىتتىپاق كومىتېتىنىڭ تەشكىللىشى بىلەن ئۈرۈمچىدىكى شىنجاڭ سەنئەت ئىنستىتۇتىنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى ئاتالمىش ئانار دانىسى ۋەتەن ساياھىتى پائالىيىتىگە خېرىدار چاقىرىش تەشۋىقاتىغا ئۇيۇشتۇرۇلغان خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە ئۇلارنىڭ بېيجىڭ ئايرودرومىدا ناخشا ئېيتىپ ئۇسسۇل ئويناپ خىتاي يولۇچىلىرىنى شىنجاڭ ساياھىتىگە تەكلىپ قىلىۋاتقانلىقى ئۇلارنىڭ يەنە شىنجاڭ ساياھىتى ئۈچۈن ئوبراز ئەلچىسى بولۇش شىنجاڭ ياخشى ھېكايىسى سۆزلەش ۋەزىپىسىگە سېلىنغانلىقى تەكىتلەنگەن بۇ ھەقتە ئىنكاس قايتۇرغان چەت ئەللەردىكى كۆزەتكۈچىلەر ۋە ۋەزىيەت ئانالىزچىلىرى خىتاينىڭ ھەر خىل ئۇسۇللاردا تەشۋىقات ھەرىكىتى قوزغاپ خىتاي كۆچمەنلىرىنى ئۇيغۇر دىيارىغا بېرىشقا ئۈندەۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى تۆۋەندە خەۋەر تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز مېھرىباندىن ئاڭلايسىلەر. ئۈرۈمچىدىكى شىنجاڭ سەنئەت ئىنستىتۇتى ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئاتالمىش ئانار دانىسى ۋەتەن ساياھىتى پائالىيىتىگە ئۇيۇشتۇرۇلۇپ، بېيجىڭ ئايرودرومىدا شىنجاڭ ساياھىتى ئوبراز ئەلچىسى ۋەزىپىسىگە سېلىنىشى ئۇيغۇر دىيارى ۋەزىيىتىنى يېقىندىن كۆزىتىپ كېلىۋاتقان ئانالىزچىلارنىڭ دىققىتىنى قوزغىدى. تەڭرىتاغ تورىنىڭ سەككىزىنچى ئىيۇن كۈنىدىكى سانىدا بۇ ئوقۇغۇچىلارنىڭ نەق مەيدان پائالىيىتى ھەققىدە سىنلىق خەۋەر بېرىلگەن. خەۋەردە دېيىلىشىچە، بۇ ئوقۇغۇچىلار بېيجىڭ خەلقئارا ئايرودرومىدا مەن جۇڭخۇانى سۆيىمەن دېگەن ناخشىنى ئېيتىپ، خىتايدىكى ئەللىك ئالتە مىللەتنىڭ

ئايرودرومدىكى يولۇچىلارغا شىنجاڭغا ساياھەتكە كېلىڭلار، بىز شىنجاڭدا سىلەرنى ساقلايمىز دېگەن سۆزلەرنى قىلىپ، كىشىلەرنى شىنجاڭ ساياھىتىگە تەكلىپ قىلىشى ئايرودرومدىكى يولۇچىلارنى قاتتىق جەلپ قىلغان. نيۇ يوركتىكى تۇڭگان ئانالىزچىسى ما جۈي ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ساياھەتچىلەرنى ئۇيغۇر دىيارىغا جەلپ قىلىش ئۈچۈن بۇ خىل تەشۋىقاتلارنى قىلىشى بىر جەھەتتىن ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان قەبىھ جىنايەتلەرنى يوشۇرۇش ئۈچۈن بولسا، يەنە بىر جەھەتتىن ساياھەت نامىدا خىتاي كۆچمەنلىرىنى ئۇيغۇر دىيارىغا بېرىشقا رىغبەتلەندۈرۈش ئۈچۈن ئىكەن. ما جۈي مۇنداق دېدى. ئۇلارنىڭ ئۇيغۇر سەنئەت ساھەسىدىكى ئوقۇغۇچىلارنى بۇنداق پائالىيەتلەرگە تەشكىللەپ،

ھالبۇكى ئۇلارنىڭ بۇ خىل شىنجاڭ ياخشى جاي تەشۋىقاتىنى قىلىشتىكى مەقسىتى ماھىيەت جەھەتتىن ئۆزىنىڭ رايوندا ئېلىپ بېرىۋاتقان قەبىھ سىياسىتىنى يوشۇرۇش ئۈچۈندۇر.
ئەمەلىيەتتە ئۇلار بۇ خىل تەشۋىقاتلار ئارقىلىق تاشقى دۇنيادىكىلەرنى ئالدىيالمايدۇ. بۇ خىل تەشۋىقاتلار پەقەت دۆلەت ئىچىدە مېڭىسى يۇيۇۋېتىلگەن كىشىلەرنىلا ئالدىيالايدۇ. شۇڭا بۇ كىشىلەردە، قاراڭلار، ھۆكۈمىتىمىز ئۇيغۇرلارغا ياخشى مۇئامىلە قىلىۋېتىپتۇ، ئۇلار بەختلىك ئىكەن، ئەمما يەنىلا رازى بولماي ئىش چىقىرىپ تۇرىدىكەن، دېگەن تۇيغۇنى شەكىللەندۈرۈشى مۇمكىن. ئەمما مۇستەقىل لوگىكىلىق تەپەككۇر ئىقتىدارىغا ئىگە كىشىلەر، دائىرىلەرنىڭ بۇ خىل تەشۋىقاتلارنى ئۇلارنىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايى قىلمىشلىرىنى يوشۇرۇش ئۈچۈن قىلىۋاتقانلىقىنى ئېنىق كۆرەلەيدۇ. شۇڭا ئۇلارنىڭ شىنجاڭنىڭ ساياھەتچىلىكىنى تەرەققىي قىلدۇرىمىز دېگەن نامدا تېخىمۇ كۆپ كىشىلەرنى ئۇ يەرگە جەلپ قىلىشى ئەمەلىيەتتە بۇ خىل تەشۋىقاتنىڭ بىر پارچىسى. ماجۈ ئەپەندى يەنە دائىرىلەرنىڭ رايونغا تېخىمۇ كۆپ ساياھەتچى جەلپ قىلىشقا ئۇرۇنۇشى غەرب دۆلەتلىرىنىڭ ئىقتىسادىي جازاسى سەۋەبىدىن ۋەيران بولۇۋاتقان ئىقتىسادىي ۋەزىيەتنى ياخشىلاش ئۈچۈن ئىكەنلىكىنىمۇ ئەسكەرتىپ ئۆتتى. ئۇ مۇنداق دېدى.
بۇنىڭدىكى يەنە بىر مەسىلە شۇكى، ھازىر ئامېرىكا خىتايغا قارىتا دۇنياۋى خاراكتېرلىك ئىقتىسادىي جازا يۈرگۈزۈۋاتىدۇ. كۆرۈۋاتقىنىمىزدەك، ھازىر ئۇلارنىڭ ئىقتىسادىي ۋەزىيىتىدە چوڭ يوچۇق پەيدا بولدى. شۇڭا ئۇلار يەنە تېخىمۇ كۆپ خىتاي ساياھەتچىلەرنى جەلپ قىلىش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ بۇ جايدىكى ئىقتىسادىي كىرىمىنى ئاشۇرۇشقا كۈچەۋاتىدۇ دېسەك بولىدۇ. خىتاينىڭ شىنجاڭ گېزىتىمۇ ئون بەشىنچى ئىيۇن كۈنى ئوبزور ماقالىسى ئېلان قىلىپ، ھەر بىر كىشى شىنجاڭ ساياھىتى ئوبراز ئەلچىسى بولۇش، شىنجاڭ ياخشى جاي ھېكايىسىنى سۆزلەش پائالىيىتىنى قانات يايدۇرۇشنى تەكىتلىگەن.

خىتاي ئىشغالىيىتىدىكى زېمىندا ئۇيغۇر مىللىي قىرغىنچىلىقى دېگەن قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىلىۋاتىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن خىتاينىڭ مەقسىتى يىغىنچاقلاپ بىر ئېغىز گەپ ئېيتقان ۋاقتىدا بۇ ئۇيغۇر مىللىي قىرغىنچىلىقىنى يوشۇرۇش، پەردازلاش، ھەر بىر پۇقرانى بۇ يەردە بۇ ساياھەتنىڭ ۋەكىلى ئوبرازىنى دېگەن گەپ، بۇ يەردىكى ئوبراز خىتاينىڭ زۇلۇمى قىرغىنچىلىقىدىن بۇ يەردىكى خىتاينىڭ ئوبرازى بۇزۇلدى. بۇزۇلدى ئەمەس، خىتاي ئۆزى بۇزدى. خىتاي بۇ يەردىكى ئۇيغۇرلارنىمۇ مەجبۇرىي كۈلىسەن، مەجبۇرىي قارشى ئالىسەن، كەلگەن ئادەمنى خالامسەن، خالىمامسەن، ياخشى كۆرەمسەن، ياخشى كۆرمەمسەن، كۆڭلۈڭ يېرىممۇ، ئەمەسمۇ، بالىلىرىڭ ئۆيۈڭدە بارمۇ، يوقمۇ، ياكى ئايالىڭ قايسى لاگېردا، ئۇنى سۈرۈشتۈرمەيسەن، ئەمما كەلگەن مېھماننى كۈلۈپ كۈتىسەن، كەلگەن خىتاي ساياھەتچىلەرنى كۈلۈپ تۇرۇپ كۈتىسەن، ئۇلارغا ناخشا-ئۇسسۇل ئوينايسەن. كوممۇنىستىك خىتاينى پارتىيەنى مەدھىيەلەيسەن، دېگەن شۇ گەپنىڭكى تەدازىمۇ شەكلى دېسەك بولىدۇ.
ئېلشات ھەسەن ئەپەندى يەنە دائىرىلەرنىڭ بۇ خىل تەشۋىقات خەۋەرلىرىنى بازارغا سېلىشىنىڭ پۈتۈنلەي سىياسىي مەقسەتنى چىقىش قىلغانلىقى، خىتاي كومپارتىيەسى ئۇيغۇر دىيارىنى بېسىۋالغان دەسلەپكى يىللاردىلا خىتاي كۆچمەنلىرىنى جەلپ قىلىش ئۈچۈن مۇشۇنداق تەشۋىقات ۋاسىتىلىرىنى قوللانغانلىقىنى ئەسكەرتىپ ئۆتتى. ئېيتتى. ئەمما بۇ دائىم بولۇۋاتقان بىر ئىشلا ئەمدى. ۋاي مىمان بوپ كېلىڭلا دەپ مەسلەن باھارگۈلنىڭكى، كەگەن مىمان بۇ ياققا كەل تاتلىق قوغۇن بار ئۇ شىنجياڭشىگا خاوديفاڭ دېگەن بۇنداق ناخشىلىرنى كېرەم ئابدۇگۈل بولسۇن گۈلباھار بولسۇن مەيلى ئۆزلۈكىدىن ياكى مەجبۇرىيەتتە بۇ ناخشىلارنى ئېيتىپ كەلگەن، شۇ ناخشىلىرىنىڭ تېكىستى ھەممىسى شۇ خىتاينى قارشى ئالىدىغان، خىتايلارنى كېلىڭلار دېگەن، بۇ يە گۈزەل، بىز بەختلىك ياشاۋاتىمىز، دەپ تۇرۇپ زولاپ خەقلەرنى ناخشا ئېيتقۇزۇش، ئۇيغۇرلارنى زولاپ ئۇسسۇل ئوينىتىش، بۇ بۇرۇندىن بار، ھازىر ئەمدى بۇ مىللىي قىرغىنچىلىقنىڭ يەنە بىر خىل يېڭى شەكلى بولۇپ، دۇنيانىڭ سەھنىسىگە چىقىۋاتىدۇ. ئامېرىكىدىكى لاگېر شاھىتى زۇمرەت داۋۇت خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئىككى مىڭ ئون يەتتە ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىللىرى خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇرلارنى لاگېرغا قاماش ئەۋجىگە چىققان چاغلاردىمۇ ئاتالمىش قوشماق تۇغقان ۋە ساياھەتچىلەرنى كۈتۈۋېلىشتەك بىر قاتار پائالىيەتلەرمۇ ھەر قايسى شەھەر يېزىلاردىكى ئاھالىلەر كومىتېتلىرىنىڭ تەشكىللىك ئورۇنلاشتۇرۇشىدا ئېلىپ بېرىلغان ئىكەن. ساياھەتچىلەر ئۈچۈن كېلىشنى، ئۇلارنى قىزغىن قارشى ئېلىشنى، ئۇلارغا ھېچقانداق ئارتۇق گەپ قىلماسلىقنى، دېگەندەك ئاشتا نۇرغۇن بېسىملار بار. قەشقەر، خوتەن تەرەپلەردە ھازىر ئائىلە ساياھىتى دېگەندەك ھېلىقى قورۇ، باغ ئاشتا خىل يەرگە ئورۇنلاشتۇرۇپ، بەزىلەر ئائىلىلەرنى ئاشتا ساياھەت ئورنى قىۋېتىپ، ئۆيۈڭ بەك چىرايلىق، قورۇ مۇنداق بولۇپ قالسىچۇ، مەسىلەن، ئائىلىلىرىنى ساياھەت رايونى قىلىپ، ئاشۇ يەردە ياتىدىغان قىلىپ، ئاشۇنداق قىلىۋەتكەن نۇرغۇن ۋىدىيولار بار. خىتايلار ئاشۇ نېمىدىن كەلگەن ۋاقتىدا، ئىچكىرىدىن كەلگەن ۋاقتىدا ئالاھىدە شۇنداق ئۆيلەرگە ئورۇنلاشتۇرۇلۇپ ئاشلا قىلغان. مۇشۇنداق ساياھەتچىلەر كەلگەندە مانداق مانداق قىلىشىڭلار كېرەك دەپ ئالدىن ئۆگىتىدۇ ئۇنى. ھەر دوشەنبە كۈنى شۇ بىزگە دەپ بېرىدۇ مۇشۇنداق گەپلەرنى. مەكتەپتىمۇ بۇ ئىشلارنى بەك تەشۋىق قىلىدۇ. ھەتتا ئۈرۈمچىگە بىرەر باشلىق كەلسىمۇ، يۇقىرىدىن كەلگەنلەر بولسىمۇ ئۇلارنى چوقۇم ئۇزۇن رەت قىلىپ ئاپىرىدۇ ئاشەرگە، ئايدۇرۇمغا. زۇمرەت خانىمنىڭ بايان قىلىشىچە، ئەينى چاغدا ئۇيغۇرلار ئاتالمىش خىتاي قوشماق تۇغقانلارنى ئۆيلىرىدە ھەپتىلەپ بىكارلىق تۇرغۇزۇپ كۈتۈۋېلىشقا ئۇيۇشتۇرۇلغان ئىكەن. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ھازىر رايوندا داۋام قىلىۋاتقان ھەر بىر كىشى شىنجاڭ ساياھىتى ئوبراز ئەلچىسى بولۇش، شىنجاڭ ياخشى ھېكايىسىنى سۆزلەش قاتارلىق پائالىيەتلەر ئەمەلىيەتتە ئالدىنقى يىللاردىكى ئاتالمىش قوشماق تۇغقان تەشۋىقات پائالىيىتىنىڭ داۋامى ئىكەن. مەن يەنە بىر خىل، ئىككى خىل بىر ئويلاپ قالدىم، مۇشۇنداق ئائىلىدە ياتقۇزغانلارنىچۇ؟ بۇرۇن خىتاي قوشماق تۇغقانلارنىڭ ئائىلىدە ياتقۇزغانلىق ۋىدىيولىرى تارقالغاندىن كېيىن، بۇ خىتايلار بەزىدە ھېلىقى ئۆزىنى ئاقلاش ئۈچۈن بولسىمۇ، ئاشتاق بۇ تۇغقان بولۇپ ئۆيدە ياتمىغان، بۇلار ئىجارىگە بەرگەن مۇشۇنداق ئۆيلىرىنى پۈتۈنلەي مېھمانخانىغا ئوخشاش كىراغا بەرگەنلەرنىڭ ئۆيلىرىدە ياتقۇزۇپچۇ؟ مۇشۇ ئىشنى ئاشۇ ئارقىلىق يېپىۋاتامدىكىن دەپ ئويلاۋاتىمەن. چۈنكى بۇ قوشماق تۇغقانلارنىڭمۇ بىرسى بىرسىنىڭ ئۆيىدە يېتىشى دۇنيادا خېلى غۇلغۇلا قوزغىدى دەپ ئويلايمەن مەن. بىر ئىنساننىڭ ئۆيىگە بىر ئىنسان بىر ئايدا ئون بەش كۈندىن يېتىپ، قوپۇپ، قېلىۋاتىدۇ دەپ گۇۋاھلىق بېرىۋاتىمىز. پروگراممىنى مېھرىبان تەييارلىدى. مەلۇم بولۇشىچە، ئون ئالتىنچى ئىيۇن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى، ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتى ۋە ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى قاتارلىقلاردىن تەركىب تاپقان بىر ھەيئەت گۇرۇپپىسى، تۈركىيەنىڭ كېلەچەك پارتىيەسى مۇئاۋىن رەئىسى، پارلامېنت ئەزاسى سالچۇق ئۆزداغ بىلەن تۈركىيە پارلامېنتىدا كۆرۈشكەن. مەزكۇر ھەيئەت سالچۇق ئۆزداغقا ئۇيغۇر دەۋاسىنىڭ خەلقئارادىكى ۋەزىيىتى توغرىسىدا مەلۇمات بېرىپ، تۈركىيە پارلامېنتىنىڭمۇ خىتاي ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان باستۇرۇش سىياسىتىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ياكى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ قارار ماقۇللىشى كېرەكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان. تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئەنقەرەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر. قۇرۇلغان كۈندىن تارتىپ ئۇيغۇر مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلۈپ كېلىۋاتقان كېلەچەك پارتىيەسى مۇئاۋىن رەئىسى، پارلامېنت ئەزاسى سەلچۇق ئۆزداغ ئەپەندى، ئۇيغۇر قۇرۇلتاي ۋەقپىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى دىلشات بارىشچى ئەپەندى، قۇرۇلتاي ۋەكىلى خەيرۇللا ئەفەندىگىل ئەپەندى قاتارلىقلاردىن تەركىب تاپقان ھەيئەتنى تۈركىيە پارلامېنتىدە قوبۇل قىلدى. ئۇچرىشىشتا سەلچۇق ئۆزداغ ئەپەندى بۇندىن كېيىن پارتىيەسى نامىدىن تۈركىيە پارلامېنتىدە ئۇيغۇرلارنىڭ ئاۋازى بولىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرى خەيرۇللا ئەفەندىگىل ئەپەندى، ئەلى ئەكبەر نۇرلۇق ئەپەندى، ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ تۈركىيەدىكى ۋەكىلى مەمەد ئەلى ھاپىز ئەپەندى ۋە ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى باش كاتىپى ئابدۇلخەمىت قاراخان ئەپەندىلەرمۇ ئورۇن ئالغان بۇ ھەيئەت ئالتىنچى ئاينىڭ ئون ئالتىنچى كۈنىدىكى مەزكۇر ئۇچرىشىشتا كېلەچەك پارتىيىسىنىڭ ئۆتكەن تۆت يىل ئىچىدە ئۇيغۇرلار ئۈچۈن قىلغان خىزمەتلىرىگە رەھمەت ئېيتتى. ئۇلار يەنە بۇ پارتىيەنىڭ بۇندىن كېيىنمۇ تۈركىيە پارلامېنتىدە ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇشىنى ۋە دوستلۇق گۇرۇپپىسى قۇرۇش ئۈچۈن كۈچ چىقىرىشىنى تەلەپ قىلدى. مەزكۇر ھەيئەت سەلچۇق ئۆزداغقا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ سالىمىنى يەتكۈزگەندىن كېيىن ئۇيغۇر دەۋاسىنىڭ خەلقئارادىكى ۋەزىيىتى توغرىسىدا مەلۇمات بەردى. ئۇلار ئامېرىكا قوشما شتاتلىرى قاتارلىق نۇرغۇن دۆلەتلەرنىڭ پارلىمېنتلىرىنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان باستۇرۇش سىياسىتىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ياكى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ بېكىتكەنلىكىنى، شۇڭا تۈركىيە پارلىمېنتىنىڭمۇ بۇ ھەقتە قارار ماقۇللىشى كېرەكلىكىنى بايان قىلدى. ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى سابىق باش مىنىستىر ئەخمەت داۋۇتئوغلى تەرىپىدىن قۇرۇلغاندىن كېيىن ئارقا-ئارقىدىن ئۇيغۇرلار توغرىسىدا كۆپ قېتىم پائالىيەت ئېلىپ بارغان كېلىچەك پارتىيەسى بۇ قېتىم تۈركىيە پارلامېنتىدا ئورۇن ئالدى. مەزكۇر پارتىيەنىڭ پارلامېنت ئەزاسى سەلچۇق ئۆزداغ ئەپەندى بۇندىن كېيىن تۈركىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى كۈن تەرتىپكە ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى، ئۇيغۇرلارنىڭ ئاۋازى بولىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى. ئۇ ئۇيغۇر ۋەكىللىرىگە ئوچۇق رەۋىشتە مۇنداق دېدى. بىز بۇ سويداشلارىمىزى يالنىزلىغا تەرك ئەدەمەزدىك، گۈجۈمۈزۈن يەتتىيى قەدەر ئونلارىن سەسى ئولتۇرىمىز. ئۇيغۇرلار بىزنىڭ قېرىنداشلىرىمىز. بىز ئۇلارنى يالغۇز تاشلاپ قويمايمىز. بىز ھازىرغا قەدەر ئۇلارنىڭ ئاۋازى، قۇلىقى، ۋىجدانى، ۋە كۆزى بولۇشقا تىرىشتۇق. بۇندىن كېيىنمۇ تۈركىيە پارلامېنتىدە ئۇيغۇرلارنىڭ ئاۋازى بولىمىز. مەن ھەر دائىم شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى تۈركىيە پارلامېنتىدە مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنى ئۆتكۈزۈش، ئومۇمىي يىغىندا ئوتتۇرىغا قويۇش، شەرقىي تۈركىستان توغرىسىدا قانۇن لايىھەلىرىنى سۇنۇش ئارقىلىق كۈن تەرتىپتە تۇتۇشقا تىرىشىمەن. بۇرۇندىن تارتىپ ئۇيغۇرلارنىڭ پائالىيىتىگە ئاكتىپ قاتنىشىپ ۋە ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى مۇخبىرلىرىنىڭ زىيارەتلىرىنى قوبۇل قىلىپ كېلىۋاتقان سەلچۇق ئۆزداغ ئەپەندى مەزكۇر ئۇيغۇر ھەيئىتى بىلەن بولغان ئۇچرىشىشتىن كېيىن زىيارىتىمىزنى ئايرىم قوبۇل قىلدى. ئۇ ئۆز تەسىراتىنى ۋە تۈركىيە پارلامېنتىدە ئۇيغۇرلارنىڭ ئاۋازى بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. بىر ياندان مۇسىكىنىزى ياشاتىن، بىر ياندان مۇتفاغىنىزى ياشاتىن، بىر ياندان قىيافەتىنىزى ياشاتىن، بىر ياندان ئوراداكى كۈلتۈرەل ھاياتىنىزى ياشاتىن. مەن شەرقىي تۈركىستانلىقلار ئۆتكۈزگەن سىياسىي ۋە مەدەنىي پائالىيەتلەردە ھەر دائىم ئۇيغۇرلارنىڭ يېنىدا بولدۇم. ئۇيغۇرلارنىڭ مۇزىكىلىرىنى ئاڭلىدىم، يېمەك مەدەنىيىتى بىلەن تونۇشتۇم. ئۇيغۇرلار بۇ باي مەدەنىيىتىنى پەرزەنتلىرىگە ئۆگەتسۇن، مىللىي كىملىكىنى قوغداپ قالسۇن. بۇ ھەقتە پارتىيەمىز ۋە مەن قولىمىزدىن كەلگەن ياردەمنى قىلىمىز. مەن ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئارقىلىق خىتاي ھۆكۈمىتىگە شۇنى دېمەكچىمەنكى، ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى، توختات! دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەقپىسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى دىلشات بارىشچى ئەپەندى ئالتىنچى ئاينىڭ ئون ئالتىنچى كۈنىدىكى كېلىچەك پارتىيەسى پارلامېنت ئەزاسى بىلەن بولغان ئۇچرىشىشتا مۇزاكىرە قىلىنغان مەسىلىلەرنى تىلغا ئېلىش بىلەن بىرگە مەزكۇر پارتىيەنىڭ ئۇيغۇرلارنى قوللاپ ئېلىپ بارغان پائالىيەتلىرىنى ئەسلەتتى. ئۇ مۇنداق دېدى.
كېلەچەك پارتىيەسى بۇنىڭدىن بۇرۇنمۇ تۈركىيە پارلامېنتىسىدا، تۈركىيە سىياسەت سەھنىسىدە شەرقىي تۈركىستاننىڭ داۋاسىغا ناھايىتى يېقىنلىق بىلەن، ناھايىتى كۆڭۈل بۆلۈپ كېلىۋاتقان بىر پارتىيە ئىدى. سەلچۇق ئۆزداغ ئەپەندىمۇ بۇنىڭدىن كېيىن يەنە شەرقىي تۈركىستان داۋاسىنى ھېچبىر زامان بۇ مەشئەلنى ئۆچۈرۈپ قويماي، تۈركىيە پارلامېنتىسىدا، شۇنداقلا تۈركىيە سىياسىتىدە ئەڭ كەسكىن، ئەڭ قەتئىيلىك بىلەن بۇ كۈرەشنى داۋام قىلىدىغانلىقىنى، شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنىڭكى ئۆزلىرىنىڭ بىر قىزىل سىزىقى ئىكەنلىكىنى دەپ ئۆتتى ۋە بۇنىڭدىن كېيىنمۇ تۈركىيە پارلامېنتىسىدا ھەر زامان شەرقىي تۈركىستان داۋاسىغا ھەمپىكىر بولىدىغانلىقىنى سۆزلەپ ئۆتتى. بۇنىڭدىن بىز ناھايىتى خۇرسەن بولدۇق. ئەسلىدە كېلەچەك پارتىيەسى ھەقىقەتەن بىزنىڭ داۋاسىمىزغا يېقىندىن كۆڭۈل بۆلۈپ كېلىۋاتقان بىر پارتىيە ئىدى.
ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى باش كاتىپى ئابدۇلھامىد قاراخان ئەپەندى، پارلامېنت ئەزاسى سەلچۇق ئۆزداغ ئەپەندىنىڭ شەخسىيىتى نۇقتىسىدىن توختىلىپ، ئۇنى ئۇيغۇرلارنىڭ سادىق دوستى دەپ ئاتىدى.
كېلەچەك پارتىيەسىنىڭكى مۇئاۋىن رەئىسى، دوتسېنت سەلچۇق ئۆزداغ ئەپەندىم بۇرۇندىن بىزنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ پائالىيەتلىرىگە قاتناشقان، بىزنى قوللاپ كېلىۋاتقان سىياسىي پائالىيەتچىلەردىن بىرسى، بۇ قېتىم كېلەچەك پارتىيەسىنىڭكى مىللەت ۋەكىلى بولۇپ سايلىنىپتۇ، بىز ئۇنى تەبرىكلەپ باردۇق ۋە بۇنىڭدىن كېيىنمۇ مۇشۇ. تۈركىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇرلارنىڭ ھەق ھوقۇقلىرىنى قوغدايدىغان ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ مەسىلىلىرىنى ئوتتۇرىغا قويىدىغانلىقىنى ئىپادىلىدى. بۇ ئادەم بىزنىڭ مەسىلىمىزگە خېلى سەمىمىي مۇئامىلە قىلىۋاتىدۇ. مەن بۇ سەلچۇق ئۆزداغنىڭكى بىز ئۈچۈن پايدىلىق ئىش قىلىدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن. ئۇچرىشىش ئاخىرىدا بۇ ھەقتە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋە باشقا ئاممىۋى تەشكىلاتلار تەييارلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ئېغىر ۋەزىيىتى توغرىسىدىكى دوكلات ۋە كىتابلارنى سەلچۇق ئۆزداغقا تەقدىم قىلدى. كېلەچەك پارتىيەسى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئايدا قۇرۇلغان بولۇپ، بۇ پارتىيەنىڭ قۇرغۇچى رەھبىرى، سابىق باش مىنىستىر ئەخمەت داۋۇتئوغلى ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى بەشىنچى ئىيۇل كۈنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۈرۈمچىدە ئېلىپ بارغان قاتتىق باستۇرۇشىنى ئەيىبلىگەن ۋە ئۈرۈمچى ھەم قەشقەردە رەسمىي زىيارەتتە بولۇپ، ئۇيغۇرلار بىلەن كۆرۈشكەنىدى. كېلەچەك پارتىيەسى قۇرۇلغاندىن كېيىن مەزكۇر پارتىيە داۋۇت ئوغلى ئەردوغان ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي بىلەن بولغان سودا، ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتنى دەپ ئۇنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى ئەيىبلىمىگەنلىكىنى كۆپ قېتىم تەنقىد قىلغان ئىدى. بۇ قېتىمقى سايلامدا كېلەچەك پارتىيەسىدىن ئون كىشى پارلامېنت ئەزاسى بولۇپ سايلىنىپ پارلامېنتتا ئورۇن ئالغان. بۇلارنىڭ كۆپى ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ياخشى بىلىدىغان كىشىلەر ئىكەن. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
مەلۇم بولۇشىچە، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشى بىلەن شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدىكى رەسىملەرنى ئاساس قىلغان جازا لاگېرىدىكى تۇتقۇنلارنىڭ سۈرەتلىرى قويۇلغان رەسىم كۆرگەزمىسى پائالىيىتى ئون توققۇزىنچى ئىيۇندىن باشلاپ چېخىيە پايتەختى پىراگ شەھىرىدە ئۇيۇشتۇرۇلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ بىلدۈرۈشىچە بۇ قېتىمقى پائالىيەتنىڭ ئاساسلىق مەقسىتىنىڭ بىرى تارىختا كوممۇنىستىك تۈزۈلمىنىڭ قۇربانىغا ئايلانغان چېخىيە خەلقىگە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى تېخىمۇ ئىلگىرلىگەن ھالدا بىلدۈرۈش ئىكەن تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلايسىلەر. ئون توققۇزىنچى ئىيۇن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشى ئامېرىكىنىڭ چېخىيەدىكى ئەلچىخانىسىنىڭ قوللىشى بىلەن چېخىيە پايتەختى پىراگا شەھىرىدە ئۈچ كۈن داۋاملىشىدىغان رەسىم كۆرگەزمىسى پائالىيىتى باشلانغان. بۇ پائالىيەت دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ياۋروپا دۆلەتلىرىنىڭ پايتەختلىرىدە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى كەڭ دائىرىدە تونۇتۇش پروگراممىسىنىڭ داۋامى بولۇپ، بۇندىن ئىلگىرى بۇ خىلدىكى پائالىيەتلەر گېرمانىيە پايتەختى بېرلىن، بېلگىيە پايتەختى بريۇسسېل، ئاۋسترىيە پايتەختى ۋېنا ۋە شىۋېتسارىيەنىڭ جەنۋە شەھەرلىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن. چېخىيە پايتەختى پىراگانىڭ شەھەر مەركىزىدىكى جېرلخوس پادىبراد مەيدانىدا باشلانغان بۇ رەسىم كۆرگەزمىسىگە ئىشتىراك قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى تۇرغۇنجان ئالاۋۇدىن ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، چېخىيە خەلقى تارىختا مۇستەبىت دۆلەتلەرنىڭ زوراۋانلىقلىرىنىڭ دەردىنى كۆپ تارتقان بولغاچقا، ئۇيغۇرلارغا ئوخشاش زۇلۇم ئاستىدىكى مىللەتلەرگە ئالاھىدە ھېسداشلىق قىلىدىكەن.
چېك جۇمھۇرىيىتىنىڭ پايتەختى پىراگدا بۇ قېتىملىق ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق رەسىم كۆرگەزمىسىنىڭ ئېچىلىشتىكى مەقسىتى چېك جۇمھۇرىيىتىمۇ خۇددى بىزگە ئوخشاش بۇرۇن سوۋېت كوممۇنىست ھاكىمىيىتىنىڭ ناھايىتى ئېغىر زۇلۇمى ئاستىدا قالغان. گەرچە مۇستەقىل دۆلەت بولغان بولسىمۇ، ئەمما سوۋېت پۈتۈن ھاكىمىيەتكە ئارىلىشىپ، بۇلارنى ناھايتى ئېغىر شەكىلدە دىنىي، مىللىي ۋە پۈتۈن ئەركىنلىكىدىن مەھرۇم قويغان. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇلاردا بىر خىل زۇلۇمغا ئۇچرىغانلارغا ناھايتى ھېسداشلىق تۇيغۇسى كۈچلۈككەن.
پىراگا شەھىرىدىكى رەسىم كۆرگەزمىسىگە شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدىكى رەسىملەرنى ئاساس قىلغان جازا لاگېرلىرىدىكى تۇتقۇنلارنىڭ سۈرەتلىرى قويۇلغان. پىراگادىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى فوندىنىڭ رەئىسى ئابدۇجېلىل ئەمەتنىڭ بىلدۈرۈشىچە، گەرچە چېخىيە پارلامېنتى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلغان بولسىمۇ، چېخىيە خەلقىنىڭ تېخى ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقتىن يېتەرلىك خەۋىرى يوقكەن. ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى چېخىيە خەلقىگە تېخىمۇ ئىلگىرلىگەن ھالدا بىلدۈرۈش بۇ قېتىمقى پائالىيەتنىڭ ئاساسلىق مەقسەتلىرىدىن بىرى ئىكەن. خىتاينىڭ ساقچى ھۆججەتلىرى دېگەن، يەنى خىتاي ساقچىلىرىنىڭكى ئاشۇ مەخپىي ساقلاپ دۇنياغا ئاشكارا قىلىنغان شۇ ھۆججەتلەردىكى رەسىمنى كۆرگەزمە قىلىپ بۇ يەردە چېخىيە خەلقىگە شۇنداقلا دۇنيا خەلقىگە تونۇشتۇرۇش ئۈچۈن بۇ پائالىيەتنى ئېلىپ بېرىۋاتىمىز. ئەمدى خىتاي ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتقان بولسىمۇ دۇنيا جامائەتچىلىكىنىڭ ئىچىدە خەلقئارادىكى دۆلەتلەردىن توققۇز دۆلەت پارلامېنتى بۇنى رەسمىي شەكىلدە ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ تونىدى بۇ چېخىيە بىزنىڭكى بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقىمىزنى تونىغان دۆلەتلەرنىڭكى بىرسى پارلامېنتى ھۆكۈمەتلەر بۇنى تونىغان بىلەن بۇ يەردىكى ئومۇمىي خەلق تېخى تونۇشتا يېتەرسىز شۇڭا بۇ خەلقلەرگىمۇ بۇنى تونۇتۇش خىتاينىڭكى ئىنسانىيەتكە قارشى ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقلىرىنى دۇنيا جامائەتچىلىكىگە ئاڭلىتىشتا مۇشۇنداق خىتاينىڭكى ساقچى ھۆججەتلىرىدەك مۇشۇنداق دەلىل ئىسپاتلىق پاكىتلارغا ئاساسلىنىپ تۇرۇپ شۇ ۋەتىنىمىزدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئېتىراپ قىلىدىغان دۆلەتلەرنى كۆپەيتىش ۋە خەلقلەرگىمۇ تونۇتۇش. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ پروگرامما يېتەكچىسى ۋە باياناتچىسى زۇمرەت ئاي ئەركىننىڭ بايان قىلىشىچە، بۇ رەسىم كۆرگەزمىسىگە نىسبەتەن چېخىيە خەلقىنىڭ ئىنكاسى ياخشى بولىدىكەن. ئۇنىڭ قارىشىچە، تارىختا كوممۇنىستىك تۈزۈلمىنىڭ قۇربانىغا ئايلانغان چېخىيە خەلقى ئەگەر ئۇيغۇرلار نۆۋەتتە ئۇچراۋاتقان زۇلۇم ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقتىن تولۇق خەۋەر تاپسا، ئۇيغۇرلارغا ياردەم قوللىرىنى سۇنىدىكەن.
مۇشۇ ھەپتە بىر نەچچە كۈن مۇشۇ رەسىم كۆرگەزمە ئارقىلىق ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ئاڭلىتىشقا تىرىشىمىز. مېنىڭچە بۇ ئىنكاس ياخشى بولدى دەپ قارايمەن، چۈنكى چەك مىللەتمۇ ئوتتۇز نەچچە يىل ئالدىدا ئۆزلىرىمۇ كوممۇنىست بىر رېجىمنىڭ ئاستىدا ياشىغان. شۇڭا بۇلارمۇ دېموكراتىيە، ئىنسان ھەقلىرى دېگەن نەرسىلەرگە كۆڭۈل بۆلىدۇ ھەم بۇلارنى قوللاشقا تىرىشىدۇ. بىزنىڭمۇ مۇشۇ ھازىر بولۇۋاتقان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىمۇ ئاڭلىسا، چۈشەنسە. بىزگە چوقۇم ياردەم قىلىشقا تىرىشىدۇ دەپ ئويلايمەن. پىراگادىكى پائالىيەتنىڭ ئىشتىراكچىلىرىدىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ياشلار كومىتېتىنىڭ مۇدىرى ئەركىن زۇنۇننىڭ بىلدۈرۈشىچە، يىگىرمىنچى ئىيۇن كۈنىدىن باشلاپ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى باشچىلىقىدا پىراگا پارلامېنتىدا ۋە ئامېرىكىنىڭ پىراگادىكى باش ئەلچىخانىسىدا ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك بىر يۈرۈش پائالىيەتلەر ئېلىپ بېرىلىدىكەن. پراگا پارلامېنتىدا ئۆتكۈزۈلىدىغان يىغىندا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى مەسىلىسى نۇقتىلىق مۇھاكىمە قىلىنىدىكەن.
بۇ يەردە يامان جىق چېكىيەدىكى پۇقرالار، ئۇنىڭدىن كېيىن كېلىۋاتقان تۇرىستلار ئۆتۈپ بىزنىڭكى نامايىشىمىزنى ۋە كۆرگەزمىمىزنى كۆرۈپ قىلىۋاتىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا بىز تەشۋىقات ۋاراقلارنى تارقىتىپ قىلىۋاتىمىز. ئەتىمۇ رەئىسىمىز دولقۇن ئايسا كېلىدۇ. ئەتە بىزنىڭكى پارلامېنتتا ئۇچرىشىشىمىز بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا مېدىيادىن ژۇرنالىست كېلىپ مۇشۇ يەردىكى رەسىم كۆرگەزمىسىنى تارتىپ نېمە قىلىدۇ. ھەم ئىنكاسلار شۇنداق ياخشى، بىزگە مۇشۇ يەردە ئۆتۈۋاتقان ئادەملەر كۆرۈپ بەك ياخشى بوپتۇ دەپ بىزگە مەدەت بېرىۋاتىدۇ ۋە ئۇتۇق تىلەۋاتىدۇ. كۆرگەزمە شۇنداق ياخشى ئۆتۈۋاتىدۇ. ئەمدى بۈگۈن بىرىنچى كۈنى.
ئۈچ كۈنلۈك كۆرگەزمە بۇ يەردە بولىدۇ مۇشۇ مەيداندا. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! چېخىيە پايتەختى پىراگادا ئۆتكۈزۈلگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىق كۆرگەزمىسى ھەققىدە مەلۇمات بەردۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
ئون مىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرنىڭ كاناداغا كېلىشىگە مۇناسىۋەتلىك قانۇن قوبۇل قىلىنغاندىن كېيىن قىيىنچىلىق ۋە خەتەردىن قۇتۇلۇپ بىخەتەر، ئەركىن ۋە دېموكراتىك دۆلەت بولغان كاناداغا كېلىپ يېڭى ھايات قۇرۇشنى ئارزۇ قىلىۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ كۆپىيىۋاتقانلىقى بىلىنمەكتە. كانادا ھاكىمىيەت بېشىدىكى لىبېراللار پارتىيەسىدىن پارلامېنت ئەزاسى سەمىر زۇبەيرى بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭ كاناداغا كېلىش مەسىلىسى ھەققىدە مەخسۇس سۆھبەت ئېلىپ باردۇق تۆۋەندە سۆھبىتىمىزنىڭ تەپسىلاتىنى مۇخبىرىمىز ئۇيغاردىن ئاڭلىغايسىلەر ئون مىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرنىڭ كاناداغا كېلىشى مۇناسىۋەتلىك قانۇن قوبۇل قىلىنىپ بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك خىزمەتلەرنىڭ باشلانغانلىق خەۋىرىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ئۆزلىرى تۇرۇۋاتقان دۆلەتلەردىكى قىيىنچىلىق ۋە خەتەردىن قۇتۇلۇپ بىخەتەر تىنچ ئەركىن دېموكرات دۆلەت كاناداغا كېلىپ يېڭى ھايات قۇرۇشنى ئارزۇ قىلىۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ كۆپىيىۋاتقانلىقى مەلۇم بولماقتا كانادادا ھاكىمىيەت بېشىدىكى لىبېراللار پارتىيىسىدىن ۋە كانادا پارلامېنت ئەزاسى سەمىر زۇبەرى ئەپەندى بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭ كاناداغا كېلىش مەسىلىسى ھەققىدە مەخسۇس سۆھبەت ئېلىپ باردۇق سەمىر زۇبەرى ئەپەندى بىلەن بولغان سۆھبىتىمىزنىڭ تەپسىلاتى تۆۋەندىكىچە ھۆرمەتلىك سەمىر زۇبەرى ئەپەندى ئون مىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرنىڭ كاناداغا كېلىشىنى قوبۇل قىلغان قانۇن ھەققىدە بىزگە قىسقىچە سۆزلەپ بەرگەن بولسىڭىز.
ئەلۋەتتە، بۇ ئاۋام پالاتاسىدىكىلەر ۋە باش مىنىستىر ۋە كابىنېتنىڭ ھەممىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كۆپچىلىك بېلەت تاشلىغان قانۇن. ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلدىن باشلاپ ئون مىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا. تۈركىي ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ كاناداغا كۆچۈرۈلۈشىگە رۇخسەت قىلىدىغان بۇ پىروگرامما ئاۋازغا قويۇلۇپ قوبۇل قىلىنغان. ئون مىڭ ئادەم خىتايدا ياشاۋاتقانلار ئەمەس، بەلكى باشقا دۆلەتلەردە تۇرۇۋاتقانلار. زۇلۇمغا ئۇچرىغان ۋە خەتەر ئىچىدە باشقا دۆلەتلەردە ياشاۋاتقان ئۇيغۇر ھەم باشقا تۈركىي خەلقلەر. ھۆكۈمەتنىڭ بىر يۈز يىگىرمە كۈن ئىچىدە بۇ قانۇننى قانداق ئىجرا قىلىدىغانلىقى ھەققىدە پارلامېنتقا جاۋاب قايتۇرۇشى تەلەپ قىلىنىدۇ. ھۆكۈمەتنىڭ بۇ جاۋابنى پارلامېنتقا بۇ يىل كۈزدە بېرىشى مۆلچەرلەنمەكتە. شۇڭا بۇ، قانۇن ئۆتكەندىن كېيىنكى چوڭ قەدەم.
بۇ زور پىلانغا مۇناسىۋەتلىك قەدەم باسقۇچلار قانداق بولىدۇ؟ بۇ توغرىلىق تەپسىلىي ئۇچۇر بەرسىڭىز.
بۇ پىروگرامما ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىل رەسمىي باشلىنىدۇ، ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلدىن باشلاپ ئىككى يىل ئىچىدە ئون مىڭ كىشى كاناداغا ئېلىپ كېلىنىدۇ.
بۇ قارار قوبۇل بولغاندىن كېيىن بىر ئۆزگىرىش ۋە بىر ئىلگىرىلەش بولدىمۇ؟
ھۆكۈمەتنىڭ بۇ يىل كۈزدە بېرىدىغان ئىنكاسى بەك مۇھىم. بىز بۇنى كۈتۈۋاتىمىز. بۇ قانۇن قوبۇل قىلىنغاندىن كېيىنكى ئىككىنچى چوڭ قەدەم. ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىگىگە مۇناسىۋەتلىك ئىلگىرىلەشلەر بار. مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە ھۆكۈمەتنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق خام چوتى مەسىلىسىگە كەلسەك، ھۆكۈمەت ئىرقىي قىرغىنچىلىق سەۋەبىدىن مەجبۇرىي ئەمگەكنى بىر تەرەپ قىلىش توغرىسىدا قانۇن چىقىرىشقا ۋەدە بەردى.

سىزچە بۇ زور پىلان بەلگىلەنگەن ۋاقىتتا رېئاللىققا ئايلىنامدۇ؟
ھە، مەن بۇ زور پىلاننىڭ رېئاللىققا ئايلىنىدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن.
بۇ زور پىلاننى ئەمەلگە ئاشۇرۇش جەريانىدىكى ئەڭ زور قىيىنچىلىق نېمە بولۇشى مۇمكىن؟
مېنىڭچە ئەڭ چوڭ قىيىنچىلىق شۇكى، دۇنيادا ھەمىشە نۇرغۇن ئوخشىمىغان ئىشلار يۈز بېرىدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا جەمئىيەتنىڭ ھەر قايسى رايونلاردىكى كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىگە داۋاملىق دىققەت قىلىش ناھايىتى مۇھىم.
ئون مىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرنىڭ كاناداغا كېلىشى مۇناسىۋەتلىك خىزمەتلەرنىڭ ھەممىسىنى كانادا ھۆكۈمىتى ئۆزى قىلامدۇ ياكى كانادا ۋە تۈركىيەدىن ئۇيغۇر ھەقلىرىنى ھىمايە قىلىش قۇرۇلۇشىغا ئوخشاش قۇرۇلۇش ۋە جەمئىيەتلەر بىلەن ھەمكارلىشامدۇ؟
ھەھە. بىز ئادەتتە ئۇلار بىلەن بىللە ئىشلەيمىز. بىز ئادەتتە جەمئىيەتتىكى ئوخشىمىغان پىكىردىكى گۇرۇپپىلار بىلەن بىرلىكتە ئىشلەيمىز. شۇنداق. ھۆكۈمەت قەرەللىك ھالدا ئوخشىمىغان گۇرۇپپىلار بىلەن مەسلىھەتلىشىپ پىكىر ئالماشتۇرۇپ تۇرىدۇ. ھۆكۈمەت خىزمىتىنى ئومۇمەن شۇنداق قىلىدۇ. شۇڭا بىز ئوخشىمىغان شەخسلەر ۋە گۇرۇپپىلار بىلەن پىكىرلىشىمىز ۋە مەسلىھەتلىشىمىز. بۇ نورمال ئەھۋال. بۇ يەردە مەن قايسى گۇرۇپپىلار ئىكەنلىكىنى دېيىشنى خالىمايمەن. ئەمما مەن سىزگە ھۆكۈمەتنىڭ پەرقلىق گۇرۇپپىلار بىلەن مەسلىھەتلىشىدىغانلىقىنى ئېيتالايمەن. كانادا ھۆكۈمىتىنىڭ مەسلىھەتلەشكەن پەرق گۇرۇپپىلارنى خاتىرىلەپ ئاشكارىلاپ ئېلان قىلىشى ياخشى ئىش ئەمەس. كىشىلەر يۈز بېرىۋاتقان ئىشلارنى كۆزىتىدۇ. بىز بۇنى خالىمايمىز. مېنىڭ نېمە دېمەكچى بولغانلىقىمنى بىلىسىز.
كانادا ھۆكۈمىتى تۈركىيە ۋە باشقا دۆلەتلەردىكى ئۇيغۇر مۇساپىرلارنى ئېلىپ كېلىش ئۈچۈن ئۇيغۇرلار تۇرۇشلۇق ئۇ دۆلەتلەر بىلەن ئالاقە قىلدىمۇ ئەگەر ئالاقە قىلغان بولسا بۇ دۆلەتلەرنىڭ ئىنكاسى قانداق بولدى
شۇنداق. مېنىڭ دېمەكچى بولغىنىم بۇ پىلاننى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن چوقۇم بىر قىسىم ئالاقە بولۇشى كېرەك. ئەمما سىز مىنىستىرلاردىن بۇ توغرۇلۇق سورىسىڭىز قىلغان كونكرېت ئالاقىنى بىلەلەيسىز. ئەمما ئۇلار بۇ باسقۇچتا قىلىنغان ئالاقىلار ھەققىدە ئوچۇق-ئاشكارا پاراڭلاشمايدۇ. مېنىڭچە، بىز كۈتۈۋاتقان بۇ بىلىشكە تېگىشلىك ئىشلار كۈزدىكى دوكلاتتا بولۇپ، نېمە ئىشلارنىڭ يۈز بېرىدىغانلىقى كۈزدىكى دوكلاتتا ئوچۇق بولىدۇ.
كاناداغا مۇساپىر بولۇپ كېلىشنى ئارزۇ قىلغان ئۇيغۇرلارغا قانداق تەكلىپ پىكرىڭىز بار؟ بۇ جەرياندا نېمە ئىشلارنى قىلىش كېرەك؟
مېنىڭچە ئۇلار شۇنى بىلىشى كېرەك، كاناداغا كۆچمەكچى بولغان ھەرقانداق ئادەم بۇ يەرگە كۆچۈش ئۈچۈن مۇناسىۋەتلىك ھۆججەتكە ئىگە بولۇشى كېرەك. شۇڭا كاناداغا كۆچمەن بولۇپ كېلىشنى ئارزۇ قىلىدىغان ھەرقانداق ئادەمنىڭ ھۆججەتلىرى يېنىدا تەرتىپلىك بولۇشى كېرەك. بۇ بەك مۇھىم. بۇ قىلىدىغان بىرىنچى ئىش. ئىككىنچى ئىش بولسا، بۇ كۆچۈشكە مۇناسىۋەتلىك چىقىدىغان ئۇچۇرلارغا دىققەت قىلىش كېرەك. مەن بىراز بۇرۇن دېگەندەك بۇ قانۇن ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلدىن باشلاپ ئىجرا قىلىنىدۇ. شۇڭا بۇ ۋاقىتتىن بۇرۇن رەسمىي ئۇچۇرلار بولمايدۇ. بۇ پىروگراممىنى قوللايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈش ھەمىشە ياخشى ئىش. ئۇلار بۇ پىروگراممىنى قوللايدىغانلىقىنى ئەلچىخانىغا بىلدۈرۈش كېرەك. بۇنداق قىلسا بەك ياخشى ئىش بولىدۇ. بۇ پىروگراممىنىڭ نېمە ئۈچۈن مۇھىملىقىنى ئىپادىلەش بەك مۇھىم. ئۇلار توغرا يەردىن توغرا ئۇچۇرلارنى ئىزدىشى كېرەك. ھۆكۈمەت تورلىرىدا بۇ ئۇچۇرلار بولىدۇ ۋە ۋە بۇ توردىن ئۇچۇرلارغا ئېرىشەلەيدۇ. ئەمما بىز تېخى دەسلەپكى باسقۇچتا تۇرۇۋاتىمىز. شۇڭا ھازىرچە بۇ ئۇچۇرلارغا ئېرىشكىلى بولمايدۇ. ئىشىنىمەنكى ئۇلار سىزنىڭ ئېلان قىلغان خەۋىرىڭىزدىن ئۇچۇرلارغا ئېرىشەلەيدۇ. شۇنىڭغا ئىشىنىمەنكى ئۇچۇر ئاممىغا ئېلان قىلىنغاندىن كېيىن سىزنىڭ ئوقۇرمەنلىرىڭىز ۋە ئاڭلىغۇچىلىرىڭىز ئۇچۇرلارغا ئېرىشەلەيدۇ.

قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار تارىخ ۋە بۈگۈن مەخسۇس سەھىپىمىز يەنە سىلەر بىلەن يۈز كۆرۈشتى تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىزنىڭ بۈگۈنكى قىسمىدا مۇخبىرىمىز ئۈمىدۋارنىڭ تەييارلىشىدىكى پېشقەدەم ئۇيغۇر زىيالىيسى ئەخمەت ئىگەمبەردىنىڭ مەن شاھىت بولغان ئۇيغۇر قىسمەتلىرىنىڭ داۋامىنى ئاڭلايسىلەر

ئاۋسترالىيەدە ياشايدىغان سەكسەن ئالتە ياشلىق پېشقەدەم ئۇيغۇر زىيالىيسى، شائىر ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندى ئۆزى شاھىت بولغان ئۇيغۇر قىسمەتلىرى ھەققىدىكى ئاغزاكى تارىخىي بايانلىرىنىڭ بۇ قېتىملىق قىسمىدا، ئۆزىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى يىللاردا تۈرمىدىن چىققاندىن كېيىن شاھىت بولغان ئۇيغۇر زىيالىيلىرى، يازغۇچى-شائىرلىرى، ۋە مەدەنىيەت ئەربابلىرىنىڭ يۇقىرى قىزغىنلىق بىلەن ئىجادىيەتكە كىرىشىپ، ئۇيغۇر مەدەنىيىتىدە ۋە مىللىي روھىنىڭ كۈچىيىشىدە راۋاجلىنىش باسقۇچى ياراتقانلىقىنى بايان قىلدى.
ھۆرمەتلىك ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندىم، سىز ئون يىللىق تۈرمە ھاياتىدىن كېيىن بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش توققۇزىنچى يىلى قويۇپ بېرىلىپ، قايسى ساھەلەردە خىزمەت قىلدىڭىز؟ شۇ ۋاقىتتىكى ئەھۋالىڭىز قانداق ئىدى؟ كۆپ رەھمەت سىزگە. ئەمدى سوئالغا جاۋابىم.
بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش توققۇزىنچى يىلى سېنتەبىردە ئوتتۇرا سوتنىڭ چىقارغان ھۆكمىگە ئاساسەن مېنى تۈرمىدىن قويۇپ بەردى. قويۇپ بەرگەن بىلەن لېكىن بېشىمدىكى ئەكسىلئىنقىلابچى دېگەن قالپاقنى ئالماي تۇرۇۋالدى. شۇ جەرياندا بىر ئىككى ئاي ئۆيدە بولدۇم. بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش توققۇزىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئايغا كەلگەن چاغدا بۇرۇن مەن ئىشلىگەن ئاتالمىش ئاپتونوم رايونلۇق ئەدەبىيات سەنئەتچىلەر بىرلەشمىسى پارتىيە گۇرۇپپىسى مېنى چاقىرىپ ئىدارىغا مېنى قايتىپ كېلىشىمنى ئۇقتۇردى شۇنىڭ بىلەن مەن بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش توققۇزىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئايدا ئاپتونوم رايونلۇق ئەدەبىيات سەنئەتچىلەر بىرلەشمىسىگە قايتىپ كەلگەن بولدۇم بۇ ۋاقىتتا ئىدارىدە ياكى ئەدەبىيات سەنئەتچىلەر بىرلەشمىسىدە فولكلور جەمئىيىتى خەلق ئېغىز ئەدەبىياتى جەمئىيىتىنىڭ ئاتالمىش شىنجاڭ شۆبىسى قۇرۇلغان بولۇپ، شۆبىنىڭكى باشلىقى پەتتارجان مۇھەممەدى مېنىڭ بىر ۋاقىتلاردا شىنجاڭ ئۆلكىلىك ئىككىنچى دارىلمۇئەللىمىندا ئوقۇغان ۋاقتىدا شۇ ساۋاقدىشىم خەلق ئېغىز ئەدەبىياتى جەمئىيىتىنىڭكى مەسئۇلى ئىكەن. ئاخىرىدا ئابدۇكېرىم خوجايىپ تارىمدا ئىشلىشىمنى قايتا قايتا تەكلىپ قىلدى. لېكىن مەن سىياسىي تەرەپلەردە كۆپرەك جىددىيلىكى بار بىر ژۇرنالدىن يىراقتا تۇرۇش ئۈچۈن خەلق ئېغىز ئەدەبىياتى جەمئىيىتىگە ئىشقا كىرىشنى ئارزۇ قىلدىم ھەم شۇنىڭ بىلەن شۇ تەلەپ بويىچە ھەر ئايدا بىر قاتار چىقىرىلىۋاتقان مىرас ژۇرنالىغا تەقسىم قىلىندىم بۇ چاغدا مىراس ژۇرنالىنىڭ ئۇيغۇرچە ژۇرنالدا بۇرۇن مەن بىلەن ئىشلىگەن ئەرشىدىن تاتلىق شۇ ژۇرنالنىڭ مەسئۇلى ئىكەن. ئەمدى بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش توققۇزىنچى يىلدىن كېيىنكى بۇ خىتايدىكى چوڭ ئۆزگىرىش جەريانىدا، يانى مۇشۇ سەكسىنىنچى يىللاردا خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ مەدەنىيەت ئىنقىلابىنى قارىلىشى، ئەيىبلىشى بىلەن پۈتۈن خىتاي بويىچە بىراز ئەركىنلىك بېرىلدى. شۇ قاتاردا ئۇيغۇر زىيالىيلىرىغىمۇ بىر قاتار ئەركىنلىكلەرنىڭ بېرىلگەنلىكى قەيت قىلىنىدۇ. مۇشۇ ھەقتىكى سىزنىڭ شۇ ۋاقىتتىكى چۈشەنچىلىرىڭىز قانداق؟
يەتمىش سەككىزىنچى يىللىرى باشلانغان بۇ دافۇسا چوڭ تەكشۈرۈش ھەرىكىتى يەتمىش توققۇزىنچى يىللارغا كەلگەندە ئاران بىزنىڭ ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستانغا كېلىپ بىر قىسىم زىيالىيلارنى بىر قىسىم خاتا ئەيىبلىنىپ جازالارغا تارتىلغان ئادەملەرنى قايتا تەكشۈرۈپ ئۇلارنىڭ خىزمەت ئورۇنلىرىغا كېلىشىگە شەرت-شارائىت ھازىرلاپ بەردى. ئەنە شۇلارنىڭ بىرسى مەن بولدۇم. بۇ ۋاقىتلاردىكى خىتاي بويىچە يۈرگۈزۈلگەن، ماۋزېدۇڭنىڭ ئۆلگەندىن كېيىنكى يۈرگۈزۈلگەن بۇ ئاز-تولا كەڭچىلىكنىڭ كېلىپ چىقىشىنىڭ ئاساسىي سەۋەبى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئون يىللىق مەدەنىيەت ئىنقىلابىدا تارتقان زىيانلىرى، خەلققە كەلگەن بالايىئاپەتلەر. خىتاي خەلقى بولۇپمۇ شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ يۈرىكىگە ئورۇنلىشىۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتىگە قارشى نارازىلىقلارنى خىتاي ھۆكۈمىتى بېسىش ئۈچۈن ماۋزېدۇڭنىڭ ئېلىپ بارغان بۇ مەدەنىيەت زور ئىنقىلابىنى تۆت كىشىلىك گۇرۇھقا ئارتىپ پۈتۈن خىتاي بويىچە بىزنىڭ مەملىكىتىمىز شەرقىي تۈركىستان بويىچىمۇ سىياسەتتە مەلۇم ئۆزگىرىشلەر بولۇپ مەلۇم ئۆزى يۇمشاق بىر ۋەزىيەت مەيدانغا كەلدى. مۇشۇنىڭ بىلەن شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە يەنى سەكسىنىنچى يىللارنىڭ بېشىدا خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسىنىڭ رەھبەرلىك بېشىغا كەلگەن خۇ ياۋباڭ تىبەت ھەم شۇنىڭ بىلەن شەرقىي تۈركىستان ھەققىدە ئالتە تۈرلۈك سىياسەت دېگەن سىياسەتنى ئېلان قىلدى. بۇ سىياسەت گەرچە بەزى يەرلەردە سەل ئوچۇقراق بولسىمۇ، كۆپ ۋاقتىدا مەخپىي يوسۇندا ئېلىپ بېرىلدى، لېكىن ئاخىرى خۇ ياۋباڭ خىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭ كونسېرۋاتىپلىرى تەرىپىدىن يوق قىلىندى. قانداق بولمىسۇن، سەكسىنىنچى يىللاردا ئۇيغۇر خەلقىدە بىر مەزگىللىك خىتاي كوممۇنىست پارتىيەسىنىڭكى ئۆز تاكتىكىسىنى ئۆزگەرتىشى بىلەن ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ، بولۇپمۇ ئىجتىمائىي پەن ۋە باشقا تەرەپلەردە ئاز تولا ئەركىنلىككە ئېرىشىشىگە بىر پۇرسەت يارىتىلغان بولدى.
مۇشۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى يىللاردا ئۇيغۇر ئەدەبىياتى، ئۇيغۇر مەدەنىيىتىدە تېزدىن بىر گۈللىنىش مەنزىرىسى شەكىللەنگەنلىكى قەيت قىلىنىدۇ. نۇرغۇنلىغان ئەدەبىي ئەسەرلەر ئېلان قىلىنغان شۇ ۋاقىتلارنىڭ ئۆزىدە.
سىياسىي ئاتموسفېرىنىڭ بىراز ئۆزگىرىشى بىلەن كونا يازغۇچىلىرىمىزدىن، كونا زىيالىيلىرىمىزدىن ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر، تۇرغۇن ئالماس، ئىبراھىم مۇتئى، ئەخمەت زىيائى، مىرسۇلتان ئوسمانوف، ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەد، ئىمىن تۇرسۇن، ھاجى ياقۇپ ئانات، زوردۇن سابىر قاتارلىق كونا پېشقەدەم شائىرلىرىمىز، يازغۇچىلىرىمىز ھەم يېڭىدىن مەيدانغا كەلگەن ئەخمەتجان ئوسمان، ئوسمانجان ساۋۇت، قۇربان بارات، مەمتىلى زۇنۇن قاتارلىق ياش شائىرلىرىمىز بۇ دەۋرگە كەلگەن چاغدا ھەممىسى دېگەندەك زور قىزغىنلىق، ئاكتىپلىق بىلەن قوللىرىغا قەلەم ئېلىپ تارىخنى يېزىش، تارىخنى سۆزلەش ھەم شۇنىڭ بىلەن خەلقنى مىللىي ئاڭ سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش، مىللەتنى گۈللەندۈرۈش ئۈچۈن مۇشۇ كەلگەن بىر پۇرسەتنى غەنىيمەت بىلىپ، قىزغىنلىقىنى باشلىۋەتتى. تارىخقا قارىغىنىمىزدا سەكسىنىنچى يىللارنىڭ بېشىدا ئۇيغۇر ئېلىدا مۇشۇ مەھمۇت قەشقىرىنىڭ قەبرىسىنى بېكىتىش، مەھمۇت قەشقىرىنىڭ تۈركىي تىللار دىۋانىنى قايتا نەشر قىلىش، يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ قۇتادغۇ بىلىك ناملىق ئەسىرىنى نەشر قىلىشى بىلەن ئۇيغۇر تارىخى قىزغىنلىقى ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئۆز ئۆتمۈشىدىن پەخىرلىنىشتىن ئىبارەت بىر قىزغىنلىق خەلق ئىچىدە ئومۇميۈزلۈك قوزغالغان بۇنىڭدا مۇشۇ زىيالىيلارنىڭ ئوينىغان رولى قانداق بولدى مۇشۇ ھەقتە. بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى يىللاردا ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئۇلۇغ نامايەندىسى بولغان مەھمۇت قەشقىرى ۋە يۈسۈپ خاس ھاجىپ ئەسەرلىرىنىڭ تېپىلىشى ئىسپاتلىشى بىلەن خەلقىمىز ئارىسىدا تارىخىمىزغا ھۆرمەت قىلىش، تارىخنى ئۆگىنىش، تارىخنى يېزىش قىزغىنلىقى ئاجايىپ زور دەرىجىدە تەرەققىي قىلغان بولدى. بىزنىڭ كونا زىيالىيلىرىمىز ھەرقايسى ژۇرنال گېزىتلەردە ئۆزلىرىنىڭ مەھمۇت قەشقىرى ھەم يۈسۈپخاس ھاجىپ ھەققىدىكى ئەسەرلىرىنى، ماقالىلىرىنى ئېلان قىلىپ، خەلقىمىزگە ئۆزىمىزنىڭ ئۆتكەن قەدىمىي تارىخىمىزنىڭ شانلىق بەتلىرىنى ئېچىپ بەردى. نەتىجىدە، مەھمۇت قەشقىرىنىڭ دىۋانى لۇغەت تۈرك، يۈسۈپخاس ھاجىپنىكى قۇتادغۇبىلىك ئەسەرلىرى ئۇيغۇر، تىلىدا نەشر قىلىش پۇرسىتىگە ئىگە بولدى. مۇشۇ ئۇتۇقلارنىڭ ھەممىسى شۇ سەكسىنىنچى يىللاردىكى مەلۇم ۋاقىتلىق سىياسىي ئاتموسفېرىنىكى سىياسەتنىڭ بىرئاز يۇمشىشى بىلەن ھەم شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئۆزلىرىنىڭ قەلب تۆرلىرىدە مىللەتنىڭكى روھىنى ھەم ئۇنىڭ غايە-ئارمانلىرىنى چىڭ ساقلىغان زىيالىيلىرىمىز ئۆزىنىڭ ئىنقىلابىي روھىنى ئويغىتىپ ھەم كۈچلەندۈرۈپ شۇ دەۋرلەردە ناھايىتى چوڭ ئىشلارنى قىلىشقا مۇيەسسەر بولدى.
ئاشۇ سەكسىنىنچى يىللارنى ئۇيغۇر مىللىي ئىدىيىسىنىڭ كۈچەيگەن ۋە كېيىنكى توقسىنىنچى، ئىككى مىڭىنچى يىللارغا روھىي ئوزۇق ۋە ئاساس سالغان بىر ۋاقىت ياكى بىر دەۋر دېسەك بولامدۇ.
ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ۋەتەنپەرۋەر، مىللەتپەرۋەر زىيالىيلىرى تەرىپىدىن يېزىلغان تارىخىمىزدا مەڭگۈ قالىدىغان ئەسەرلىرى، شېئىرلىرى، سەنئەت تەرەپتىن ئىجاد قىلغان مۇزىكىلىرى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ كېيىنكى ۋاقىتلاردىكى ئاساسەن روھىي ئوزۇقى بولۇپ، مىللەتنىڭ ئويغىنىشىغا مىللىي ئىدىيەنىڭ ھەر بىر ئۇيغۇرنىڭ كاللىسىغا كىرىشىگە ناھايىتى چوڭ تەسىرلەرنى بەرگەن بولدى. بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسەنىنچى يىلى ئاپرېلدىكى بارىن ئىنقىلابى، بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسەن يەتتىنچى يىلى فېۋرالدا غۇلجىدا يۈز بەرگەن فېۋرال ئىنقىلابى، ئاشۇ بىزنىڭ قەھرىمان، مىللەتپەرۋەر، ۋەتەنپەرۋەر يازغۇچىلىرىمىزنىڭ يازغان ئەسەرلىرىنىڭ مىللىتىمىزگە بەرگەن روھىي ئوزۇقى مىللىي ئويغىنىشى دەپ قارايمەن. بۇ ئوزۇق مىللەتنىڭ ئويغىنىشى ئۈچۈن ئۇيغۇر مىللىي ئىدىيەسىنىڭ، ئۇيغۇر مىللىي دۆلىتىنى قۇرۇش ئىدىيەسىنىڭ مەيدانغا كېلىشىدە ناھايتى چوڭ رول ئوينىدى.
مەزمۇنلۇق بايانلىرىڭىزغا رەھمەت ھۆرمەتلىك ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندىم.
ناھايتى خوش بولدۇم. مېنىڭ ھاياتىمدىكى ناھايتى ھالقىلىق پەيتلەر، مۇھىم ۋەقەلەر ئىدى. بۇنى ناھايتى ياخشى. خەۋەر قىلدىڭىز سىزگە كۆپ رەھمەت ئېيتىمەن. ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم، خوش، ئاللاغا ئامانەت.
يۇقىرىدا سىلەر تارىخىي شاھىت ئەخمەت ئىگەمبەردىنىڭ بايانلىرىنى ئاڭلىدىڭلار. ھۆرمەتلىك دوستلار، يۇقىرىدا سىلەر تارىخ ۋە بۈگۈنكى سەھىپىمىز بىلەن تونۇشتۇڭلار. خەير خوش، بۇ پروگراممىنى ئۈمىدۋار ھازىرلىدى. Yuqorida Washingtondan alçış beriyotgan Erkin Asiya Radiosi